SBS Radio ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ 2019 ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ແມ່ນວ່າວັນເວລາການເງິນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ມັນກໍເປັນມື້ເປັນວັນທີ່ທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່ າງທຸກແນວທີ່ມີລູກຈ້າງ ຫຼືວ່າແຮງງານໜ້ອຍກວ່າ 20 ຄົນ ຈະຖືກປະຕິຮູບຢ່າງມາກມາຍ ກ່ຽວເຖິງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມພົວພັນກັບຫ້ອງການການເກັບພາສີອາກອນອົດສະຕຣາເລຍ ຄື Taxation Office ທີ່ຮຽກກັນໂດຍຫ ຍໍ້ໆວ່າ ATO ATO ຊີ້ແຈງວ່ານັ້ນເປັນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຕໍ່ແຕ່ທີ່ມີ GST ຂຶ້ນມາໃນປະເທດນີ້ ແລະ ອີງຕາມ SBS ແມ່ນວ່າບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍ ມີຄວາມຍາກຊາລຳບາກກັບລະບົບກາ ນໃໝ່ຂອງ ATO ນັ້ນ ບາງທຸລະກິດນັ້ນ ຊີ້ແຈງວ່າການປ່ຽນແປງຂອງ ATO ນັ້ນ ເປັນການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຊົ່ວຄົນ ທີ່ບັດນີ້ທຸກທຸລະກິດທີ່ມີພະນັກງານ ຫຼື ແຮງງານໜ້ອຍກວ່າ 20 ຄົນ ຈຳຕ້ອງຫັນໄປໃຊ້ການໃຫ້ຄ່າແຮງງ ານຜ່ານທາງອອນລາຍ ທີ່ຮຽກວ່າ Single Touch Payroll ATO ຊີ້ແຈງວ່າລະບົບການນັ້ນ ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດ ຕໍ່ແຕ່ທີ່ມີ GST ຂຶ້ນມາ ແລະ ບາງຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຄົນ migrant ຄືຄົນຕ່າງປະເທ ດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ແລະ ພວກທີ່ພາສາເຄົ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ແມ່ນເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຍາກຊາກັບລະບົບການໃໝ່ນັ້ນ ກະທັ່ງທີ່ວ່າການປ່ຽນແປງໃໝ່ ນັ້ນຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ 2019 ກໍຕາມ Nicole Ha

Um, it really can cut your, um, your red tape, cut your paperwork. but you do need to act. And we believe that it could be as many as 50% of small businesses have no idea that this is happening. So the message needs to get out there.
Tan c h e f o r Vowa. We really um, appreciate that the multicultural community and, so a big proportion of small businesses um, have English not as their um, first language.

ທຸລະກິດໃນບໍລິເວນໂດດດ່ຽວທີ່ມີອິນເຕີເນັດຈຳກັດ ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕໍ່ເວລາໃຫ້ໄດ້ ແລະ ກໍມີ Single Touch Payroll software ທີ່ບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ຫຼື ຄິດຄ່າໜ້ອຍ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ ATO ເກືອບ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍໃນປະເທດ ອົດສະຕຣາເລຍ 2 ລ້ານອັນ ແມ່ນເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວດຳເນີນ ແລະ ຄວບຄຸມທຸລະກິດ ແລະໜຶ່ງສ່ວນສີ່ເປັນພວກທີ່ມີປະມານ 1-5-4 ຄົນທີ່ເປັນແຮງງານ ແລະນາຍຈ້າງຂັ້ນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ micro business ກໍຄາດຫວັງຈ ະມີຄວາມຍາກສາລຳບາກກ່ຽວກັບວິທີການໃໝ່ຂອງ ATO ນັ້ນ ດັ່ງທ່ານ Shepherd ເວົ້າວ່າ

ກໍຄວບຄຸມການເສຍຄ່າເງິນບຳນານ superannuation ເພື່ອວ່າທຸລະກິດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ superannuation ຫຼືທີ່ຈ້າງແຮງງານໂດຍວິທີການອັນຜິດປົກກະຕິຈະຖືກ ATO ມອງເຫັນໄດ້ ທຸລະກິດທີ່ມີແຮງງານຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ປ່ຽນແປງໄປໃຊ້ລະບົບ Single Touch Payroll ມາແລ້ວແຕ່ປີ 2018 ພຸ້ນ ນີ້ແປວ່າໃນຍາມເສຍແທັກສ໌ປີນີ້ ຈະມີລູກຈ້າງເຖິງ 9 ລ້ານຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະຫຼຸບລາຍໄດ້ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ລາຍລະອຽດນີ້ຜ່ານອອນລາຍຄື MyGov ທ່ານ John Shepherd ເວົ້າວ່າ ATO ຈະພະຍາຍາມຊົດ ຊ່ວຍທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍເຂົ້າໃສ່ລະບົບການໃໝ່ນັ້ນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້